شۇنداقتا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلايىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا ئىختىيارى مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلايىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. قېنىمسا ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەنىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىئو پروگراممىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ئۇيغۇر ئېلى بۇ يىل ئاشلىق ئومۇمىي مەھسۇلات مىقدارىنىڭ ئېشىشى ھەمدە تېرىلغۇ يەر كۆلىمىنىڭ كۆپىيىشى جەھەتتە خىتاي بويىچە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتكەن. خىتاي دۆلەتلىك ئىستاتىستىكا ئىدارىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى ئومۇمىي ئاشلىق مەھسۇلات مىقدارىنىڭ قىرىق ئىككى مىليارد ئۈچ يۈز سەكسەن تۆت مىليون جىڭ بولغانلىقىنى، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئالتە مىليارد بىر يۈز ئون ئۈچ مىليون جىڭ كۆپەيگەنلىكىنى ئېلان قىلغان. ئۇنىڭدا دېيىلىشىچە، ئۇيغۇر ئېلىدا تېرىلغان يەر قىرىق ئىككى مىليون ئۈچ يۈز يەتمىش بەش مىڭ مو بولۇپ، بۇ بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن بەش مىليون سەككىز يۈز مىڭ مودىن كۆپرەك ئاشقان.

شۇنداقلا يېڭىدىن ئاشلىق تېرىلغۇ يەرلىرىنى ئېچىپ، ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنى يەنىمۇ كېڭەيتىشنى بۇيرۇغانىدى. مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمى خىتاي ئومۇمىي ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ ئاتمىش يەتتە پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدىكەن. خىتاينىڭ نوقۇل ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشنى قوغلىشىپ، تېرىلغۇ يەرلەرنى كەڭ كۆلەمدە كېڭەيتىشنىڭ رايوندا ئەزەلدىن جىددىي مەسىلە بولغان سۇ قىسلىقىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشى، ئېكولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇققا زىيان بېرىشتەك ئەندىشىلەرنى كۈچەيتمەكتىكەن. بۇ يىلدىن باشلاپ خىتاي مەتبۇئاتلىرىدا ئۇيغۇر رايونىنىڭ مۇيۇم ئاشلىق بازىسىغا ئايلانغانلىقى ھەققىدە خەۋەرلەر كۆپىيىپ قالغان بولۇپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قاتارلىق تەشكىلاتلار خىتاينىڭ رايوندىكى دېھقانلارنىڭ يەرلىرىنى تارتىۋېلىپ، تەبىئىي بايلىقلارنى سۈمۈرۈشنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى،

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەقىبلىشى ۋە كونترول قىلىشىغا ئۇچراش ئەھۋالىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ قەپەس ناملىق ئىككى قىسىملىق سۆھبەت پروگراممىسىنى بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئېلان قىلغان ئىدى ئۇلار بۇ پروگراممىنى قايتا ئېلان قىلىشىدىكى سەۋەبنى ئىزاھلاپ مۇنداق دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتى يۇقۇمدىن كېيىن شىنجاڭغا مەبلەغ سېلىشنى ئەسلىگە كەلتۈرگەچكە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك توغرىسىدىكى ھېكايىلەر تاراتقۇلاردىن كۆپ ئورۇن ئالمايدىغان بولۇپ قالدى

خەۋەردە دېيىلىشىچە، ما شىڭرۇي چەت ئەللەرگە قارىتىلغان تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى كۈچەيتىش ھەققىدە مەخسۇس توختىلىپ، شىنجاڭغا مۇناسىۋەتلىك تاشقى تەشۋىقات ۋە جامائەت پىكرى كۈرىشىدە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىش كۆرۈش كېرەك، تېما ئورۇنلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سۆز قىلىش تەشەببۇسكارلىقىنى قولدا تۇتۇش ۋە ئالاقە يوللىرىنى كېڭەيتىش كېرەك، دېگەنلەرنى تەكىتلىگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە قامالنى يول قويۇپ، مىليونلارچە كىشىنى لاگېرلارغا قامىغان. ئۇنىڭ رايوندا يول قويغان ۋەھشىيلىكلىرىنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە كانادا، گوللاندىيە، فىرانسىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ كۆرسەتكەن ئىدى. بىراق يېقىنقى يىللاردا خىتاي دائىرىلىرى چەت ئەللەردە ئۆزىنى ئاقلاشنى مەقسەت قىلغان تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى كۆرۈنەرلىك كۈچەيتىپ، بۇنىڭغا ھەر خىل ئامال چارىلارنى قوللىنىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئۇلارنىڭ چەت ئەللەردىكىلەرنى رايونغا تەكلىپ قىلىپ ئاپىرىش ۋە رايوندىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ چەت ئەللەرگە چىقىشىغا رۇخسەت قىلىشى مانا مۇشۇ ئۇسۇللارنىڭ بىرىدۇر. دەرۋەقە ما شىڭرۇي يىغىندىكى سۆزىدە تەكلىپ قىلىش ۋە سىرتقا چىقىش دەپ نام بېرىلگەن بۇ سىياسەتنى ئىشەنچ بىلەن يولغا قويۇشنى تەكىتلەپ، رايونغا تەكلىپ قىلىش ۋە سىرتقا چىقىرىشنى تېخىمۇ كۆلەملەشتۈرۈپ، ئىجتىمائىي مۇقىملىق، ئۇزۇن مۇددەتلىك تىنچلىق ۋە تەرتىپ ئۈچۈن ياخشى تاشقى مۇھىت يارىتىشىمىز لازىم، دېگەن. چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە كۆزەتكۈچىلەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنداق پىلانلىق، مەقسەتلىك ئېچىۋېتىش ۋە تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوشۇرۇش، خەلقئارا جامائەتنىڭ كۆزىنى بوياش رولىنى ئوينىشىدىن ئەندىشە قىلماقتا. خىتاي يېڭى بىر تۆمۈر يول تورى بەرپا قىلىش ئۈچۈن قازاقىستاندا قۇرۇلۇش باشلىغان مەزكۇر تۆمۈر يول تورى ئۈچ دۆلەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ ياۋروپاغا بارىدىغان ساياھەتنى توققۇز يۈز كىلومېتىر قىسقارتىش ۋە سەككىز كۈن ئازايتىشنى مەقسەت قىلىدىكەن ئەنگلىيىدىكى ئېكسپرېس گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا خىتاي نۆۋەتتە قازاقىستاننىڭ شەرقىدىكى ئاياگوزدىن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تارغاباتاي ۋىلايىتى بىلەن چېگرىلىنىدىغان باختۇ چېگرا ئېغىزىنى تۇتاشتۇرىدىغان ئىككى يۈز يەتمىش ئىككى كىلومېتىرلىق تۆمۈر يول لىنىيىسى ياسىماقتا ئىكەن قازاقىستان ھۆكۈمەت خەۋەرلىرىدە قوش رېلىسلىق تۆمۈر يولنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە يەتتىنچى يىلى ئېچىۋېتىلىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان ئېكسپرېس گېزىتىنىڭ دېيىشىچە بۇ قۇرۇلۇش ھەققىدىكى كېلىشىم بۇ يىل خىتاي شىئەندە ساھىبخانلىق قىلغان خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا باشلىقلار يىغىنىدا ماقۇللانغان ئىكەن ئەينى چاغدا قىرغىزىستان پرېزىدېنتى سادىر جاپاروف خىتاي قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يولىنى ياساشقىمۇ قوشۇلغان بۇ تۆمۈر يولمۇ خىتاي ياۋروپا يۈك تۆمۈر يولىنىڭ جەنۇب لىنىيىسىنىڭ بىر قىسمى بولىدىكەن خىتايدىن چىققان پويىزلار قىرغىزىستان تۈركمەنىستان ئىران ۋە تۈركىيە ئارقىلىق ياۋروپاغا بارىدىغان بولۇپ يۇقىرىقى لىنىيە ئارقىلىق ئومۇمىي مۇساپە توققۇز يۈز كىلومېتىر ۋاقىت بولسا سەككىز كۈن قىسقىرايدىكەن رەسمىي لىنىيەنىڭ تەپسىلاتى تېخى ئېلان قىلىنمىغان بولسىمۇ، ئەمما تۆمۈر يولنىڭ قىرغىزىستان بۆلىكىنىڭ قەشقەرگە، ئۆزبېكىستان بۆلىكىنىڭ ئەندىجان ئارقىلىق تورۇگارت، ئارپا، ماكمال، جالال ئاباد كارىدورىغا تۇتىشىدىغانلىقى مەلۇم. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، لوۋى ئىنستىتۇتى ناملىق تەتقىقات مەركىزى بۇ ھەقتىكى دوكلاتىدا خىتاينىڭ مەزكۇر لىنىيە ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلى ئۈستىدىكى كونتروللۇقىنى ئاشۇرۇش ياۋروپا بىلەن سودا قىلىشتا روسىيەنىڭ قاتناش لىنىيىسىگە تايىنىشىنى ئازايتىشتەك ئىستراتېگىيىلىك ئەۋزەللىكلەرگە ئېرىشىدىغانلىقىنى قەيت قىلغان بۇ دۆلەت ھالقىغان تۆمۈر يول قۇرۇلۇشى خىتاي تەشەببۇس قىلىۋاتقان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ بۇ قۇرلۇش ئامېرىكا ۋە غەرب ئەللىرىدە خىتاينىڭ قەرز تۇزىقى دەپ قارىلىپ كېلىۋاتقانىدى

خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى يىگىرمە ئالتىنچى دېكابىر كۈنى ئامېرىكىغا جايلاشقان بىر تەتقىقات مەركىزىگە ۋە ئىككى نەپەر تەتقىقاتچىغا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك دوكلاتلىرىنى نەزەردە تۇتۇپ تۇرۇپ جازا تەدبىرى قويغان خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ يېقىندا خىتاينىڭ يەنە بىر قانچە مۇئەسسەسەلىرىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغانلىقى سەۋەبىدىن جازالىنىشىغا قارشى ئېلىنغان ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك ھەرىكەت دەپ باھالانماقتا تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى يىگىرمە ئالتىنچى دېكابىر سەيشەنبە كۈنى ئامېرىكىدىكى بىر خەتەرنى ئالدىن مۆلچەرلەش تەتقىقات مەركىزىنى ھەمدە ئىككى نەپەر كىشىلىك ھوقۇق تەتقىقاتچىسىنى جازا تىزىملىكىگە ئالغانلىقىنى جاكارلىدى خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ مۇشۇ ئاينىڭ بېشىدا خىتاينىڭ بىر قانچە ئورۇن ۋە شەخسلىرىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ جازالىشىغا قارشى قوللانغان ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك ھەرىكەت دەپ باھالانماقتا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى ماۋ نىڭ بۇ ھەقتىكى باياناتىدا ئوچۇق قىلىپ ئامېرىكا ئەگەر خىتاينىڭ مۇئەسسەسەلىرىگە قاراتقان جازالىرىنى بىكار قىلمايدىكەن تاقابىل تۇرۇش خاراكتېرلىك تەدبىرلەر داۋاملىق ئېلىنىدۇ دېگەن ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقى بۇ ئاينىڭ بېشىدا يەنى سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى خىتاينىڭ جىڭۋېيدا تېخنولوگىيە شىركىتى شىنيا يېڭى ماتېرىياللار گۇرۇھى ۋە جوڭلياڭ كانچىلىك گۇرۇھى قاتارلىق شىركەتلىرىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكچىلىرىنى يۆتكەپ ئورۇنلاشتۇرۇشقا قاتناشقانلىقى ئۈچۈن جازا تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن ئىدى شۇ قېتىمدا يەنە ئىلى ئوبلاستلىق جېخې ئىدارىسىنىڭ سابىق باشلىقى گاۋ چى بىلەن خىتاينىڭ مەركەز شىنجاڭ خىزمىتىنى ماسلاشتۇرۇش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسىنىڭ سابىق مۇئاۋىن باشلىقى خۇ ليەنخېمۇ ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ قارا تىزىملىكىگە ئېلىنغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بولسا ئارىدىن ئۈچ ھەپتە ئۆتكەندە ۋە دەل ئامېرىكىدا مىلاد بايرىمى تەبرىكلىنىۋاتقان مەزگىلدە بۇنىڭغا قارشى ئۆچ ئېلىپ ئامېرىكىدىكى كارون ناملىق خەتەرنى مۆلچەرلەش تەتقىقات شىركىتىگە ئۇنىڭ تەتقىقات دېرىكتورى ئېدموند شۈگە شۇنداقلا ۋاشىنگتوندىكى ئىلغار مۇداپىئە تەتقىقات مەركىزى ناملىق ئاقىللار ئامبىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئانالىزچىسى نىكول مورگېرت خانىمغا جازا تەدبىرى يۈرگۈزگەنلىكىنى جاكارلىغان

ئۇيغۇرلارنىڭ بىڭتۈەندە ۋە ئۇيغۇر ئېلىگە كۆچۈپ كەلگەن خىتاي زاۋۇتلىرىدا ئىشقا سېلىنىشى ۋە ئەڭ يېقىندا ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇر ئېلىدىكى كانلاردىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سايىسىدە قېزىۋېلىنغان ئالتۇنلارنىڭ دۇنيادىكى چوڭ شىركەتلەر تەرىپىدىن ئىشلىتىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىنلىكى ھەققىدىكى مۇھىم دوكلاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
مەلۇم بولۇشىچە يۇقىرىدىكى بۇ دوكلاتلار ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ يەنىمۇ كۆپلىگەن خىتاي مۇئەسسەسەلىرىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق دەپ تۇرۇپ قارا تىزىملىككە ئېلىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان بولۇپ بۇ ئەڭ يېڭى جازا تەدبىرىنىڭ ئېلان قىلىنىشى بىلەن ئامېرىكىنىڭ سودا قارا تىزىملىكىگە ئېلىنغان خىتاي مۇئەسسەسەلىرىنىڭ سانى ئوتتۇزغا يەتكەن خىتاي تاشقى ئىشلار باياناتچىسى ماۋ نىڭ سەيشەنبە كۈنىدىكى باياناتىدا ئامېرىكىنىڭ ھەرىكىتىنى ئەيىبلەپ مۇنداق دېگەن بىز ئامېرىكىنى خىتايغا قارا سۈركەش ۋە تۆھمەت قىلىشنى توختىتىشقا خىتاي ئەمەلدارلىرى ۋە شىركەتلىرىگە قارىتىلغان قانۇنسىز ۋە بىر تەرەپلىمە جازانى بىكار قىلىشقا چاقىرىمىز بىز يەنە ئامېرىكىدىن ئاتالمىش ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ۋە باشقا خاتا قانۇن لايىھىلىرىنى يولغا قويۇشنى دەرھال توختىتىشنى يەنە بىر قېتىم تەلەپ قىلىمىز مەركىزى لوس ئانژېلېسقا جايلاشقان كارون خەتەر مۆلچەرلەش تەتقىقات شىركىتى ئۇيغۇر ئېلىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەرقايسى رايون ۋە دۆلەتلەرنىڭ مەبلەغ سېلىش مۇھىتىدىكى خەتەرنى باھالاپ مەبلەغ سالغۇچىلارنى دوكلات بىلەن تەمىنلەيدىغان ئورۇن بولۇپ ئۇلارمۇ ئۇيغۇر ئېلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ھەققىدە دوكلات ئېلان قىلغان كارون شىركىتىنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى جاشۇا شرېگېر يىگىرمە ئالتىنچى دېكابىر كۈنى رادىيومىزغا قايتۇرغان يازما ئىنكاسىدا كارون شىركىتىنىڭ نۇرغۇن نوپۇزلۇق ئورگانلارنىڭ پۇل مۇئامىلە مەسىلىلىرىنى باشقۇرۇش ئېكسپورتنى كونترول قىلىش مەجبۇرىي ئەمگەك مەبلەغ سېلىش خەۋپى قاتارلىقلارنى ئىدارە قىلىش ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم بولغان جازا ۋە ماسلىشىش خەۋپلىرىنى ئېنىقلىشىغا ياردەم بېرىپ كەلگەن بىر تەتقىقات ئورنى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن ۋە مۇنداق دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتى شىركىتىمىزگە ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك تەتقىقاتچىلىرىمىزدىن بىرىگە مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلىرىمىزنى دەپ جازا بەردى خىتاي بۇ ھەرىكىتىنى ئامېرىكىنىڭ قانۇنسىز جازاسىغا قارشى ئېلىنغان تەدبىر دەپ ئاتىدى خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى بىر قانچە يىلدا ئامېرىكىنىڭ باشقا كارخانىلىرى شەخسلىرى ۋە تەشكىلاتلىرىغىمۇ جازا تەدبىرى قويدى

Overall, it is clear that the Chinese government wishes to censor and intimidate.
يىغىپ ئېيتقاندا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنى قىلىشتىكى مەقسىتى پاكىتنى ئاشكارىلاۋاتقان تەتقىقاتچىلارنى چەكلەش ۋە ئۇلارغا تەھدىت سېلىش. بىراق ئۇلارنىڭ بۇ مەقسىتى ئىشقا ئاشمايدۇ. بۇ جازا تەدبىرلىرى ھەقىقەتنى يوشۇرۇپ قالالمايدۇ.
ئامېرىكىدىكى تىنچلىق تەشەببۇسى ناملىق كىشىلىك ھوقۇق تەتقىقات ئورگىنىمۇ بۇ ھەقتە مەخسۇس بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەھدىت ھەرىكىتىنى ئەيىبلىگەن ئۇلار رادىيومىزغا يوللىغان بۇ ھەقتىكى باياناتىدا مۇنداق دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتى كىشىلىك ھوقۇق ۋە باشقا ھالقىلىق مەسىلىلەر ھەققىدە ئوچۇق دوكلات ئېلان قىلىۋاتقانلارنى چەكلەشكە ۋە قورقۇتۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ بىز نىكول بىلەن بىر سەپتە تۇرىدىغانلىقىمىزنى ئىپادىلەش بىلەن بىرگە خىزمىتىمىز ئارقىلىق

بىراق كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە ئادەتتە ئامېرىكىدا كۆپلەپ مال مۈلكى بولىدىغان خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ ئەكسىچە يۇقىرىدىكى بۇ ئامېرىكا تەتقىقات ئورگىنى ۋە ئامېرىكىلىق تەتقىقاتچىلارنىڭ خىتايدا مال مۈلكى بولۇشى ئېھتىمالدىن ئۇزاق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلارغا بېرىلگەن جازا كۆپرەك سىمۋوللىق خاراكتېرگە ئىگە ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇرلار ۋە خوڭكوڭ مەسىلىلىرىدە ئىزچىل ئاۋاز چىقارغان سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېئو قاتارلىق ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ سابىق رەئىسى نادىنا ۋە ئەينى چاغدىكى سابىق مۇئاۋىن رەئىسى نۇرى تۈركەل قاتارلىقلارنى ھەمدە ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئونغا يېقىن ئەزاسىنى ۋە شۇنداقلا ئادرېئان زەنز قاتارلىق نۇرغۇن تەتقىقاتچىلارنىمۇ جازا تىزىملىكىگە كىرگۈزگەنىدى

خىتاي باشقۇرۇشىدىكى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ئۆتكەن بىر نەچچە ھەپتە مابەينىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئۆزىدە ئۇيغۇر دىيارىدا تۆت يۈز ئەللىك ئالتە مىڭ كىشىنىڭ يېڭىدىن ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقىنى بەس بەستە خەۋەر قىلغان ھەمدە بۇنىڭ نۆۋەتتىكى يېڭى تەرەققىياتنىڭ بىر چوڭ نامايەندىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەشكە ئۆتكەن ئىدى ھالبۇكى، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋەزىيەت بىلەن ياخشى تونۇشلىقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بۇنىڭ ماھىيەتتە ئىزچىل داۋام قىلىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ تېخىمۇ كېڭەيتىلىشى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدا خەلقئارادا ئۇيغۇرلار مەسىلىسى ھەققىدىكى تەنقىدلەر ۋە بىر قىسىم ئېمبارگو چارىلىرى ئىزچىل تۈردە ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن كەڭ يەر ئېلىپ كەلگەنلىكى مەلۇم. بۇنىڭغا قارشى شەكىلدە يېقىنقى مەزگىللەردە خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىغا چىقىرىۋاتقان تەدبىرلەرنىڭ بىر قىسمى شىنجاڭدىكى بەختىيار ۋە ئىناق جەمئىيەتكە بېغىشلانغان تۈرلۈك تەشۋىقاتلار بولۇپ كەلمەكتە. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى تەرەققىياتنىڭ تۈرلۈك مىساللىرىمۇ بۇنىڭغا ماس ھالدا ئوتتۇرىغا چىقماقتا. ئەنە شۇ خىلدىكى مىساللارنىڭ بىرى قاتارىدا بىر نەچچە ھەپتىدىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى نويابىرغا قەدەر تۆت يۈز ئەللىك ئالتە مىڭ كىشىنىڭ ئوخشىمىغان كەسىپلەر بويىچە ئىشقا ئورۇنلاشقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ كەلمەكتە. خىتاي كونتروللۇقىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە بۇ ئەھۋال ئالاھىدە تەكىتلىنىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىش دېمەك مۇقىم كىرىم مەنبەسى بولۇش دېمەكتۇر. مۇقىم كىرىم مەنبەسى بولۇش دېگەنلىك بولسا ئىستېمال ئارزۇسىغا يول ئېچىشتۇر دېيىلگەن. شۇنىڭدەك، بۇ خىل ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ مەركەز ئىقتىساد خىزمەت يىغىنىنىڭ روھىغا ئۇيغۇن ئىكەنلىكى، شۇنىڭدەك، خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئىستېمال ئوبوروتىنى ئالغا سۈرۈشكە پايدىلىق ئىكەنلىكى ئەسكەرتىلگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ يىل خىتاي دائىرىلىرى تولۇق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىن ئويلىشىلىدىغان ئىستراتېگىيە قاتارىدا ئىجرا قىلغان.

داستاننىڭ ناملىق ئەسىرىدە نۇقتىلىق بايان قىلىنغان تېمىلارنىڭ بىرىدۇر. بۇنىڭدا ئاپتور ئۆزى كۆرگەن قەشقەر، تۇرپان، ئاقسۇ قاتارلىق جايلاردىكى توپ-توپ ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىليارت ئويناش، توپلىشىپ پاراڭ سوقۇشتىن باشقا ئىشى يوقلۇقىنى، بۇنداق زور ساندىكى ئىشسىز ياشلارنىڭ ئەمەلىيەتتە بىر ھاكىمىيەت ئۈچۈن خەتەرنىڭ مەنبەسى ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان.

غايە سۇۋا بولىدۇ. ئەمما خىتاي بۇ يەردە بۇلارنىڭ ئىشسىز قېلىشىدىنمۇ يەنە ئەندىشە قىلىدۇ. شۇنىڭغا بۇلارنى نازارەتكە ئالىشنىڭكى ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى مەجبۇرىي ئەمگەك. يەنە بۇلارنى ئۆيدە تۇرغۇزماي، ئۆزى مۇۋاپىق كۆرگەن، ئۆزى مۇۋاپىق دېگىنىمىز، مەيلى ئۇ ئالىي مەكتەپتە كامپيۇتېر ئوقۇسۇن. مەسىلەن، ئاۋۇ بىر خەۋەردە، تەڭرىتاغ خەۋىرىنىڭكىدە خوتەندىكى بىرسىنىڭ ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ، بىر كىچىك دۇكاندا ھېساۋات قىلىدىغانغا ئورۇنلاشتۇرغانلىقىنى ئالاھىدە ماختاپتۇ. مەيلى بۇ بىزنىڭ ياشلىرىمىز خىتاينىڭ ئەڭ نوچى ئالىي مەكتەبىنى ئوقۇپ كەلسۇن. بۇلارنى ئاپىرىپ، ھازىرقى ئەمگەك كۈچى ئەڭ جىق تەلەپ قىلىدىغان، ئەڭ جىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك ئىشلەۋاتقان ياكى بىر خىتاينىڭ دۇكىنىغا بولامدۇ، ئاشۇنداق يەرگە ئاپىرىپ بۇلارنى ئورۇنلاشتۇرۇش. ئۇ ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ مەقسىتى نېمە دېگەندە، ئۇلارنى سەككىز سائەت ۋە ياكى ئون ئىككى سائەت تا ئۇخلىغۇچە خىتاينىڭ كونترولىدا، خىتاينىڭ نازارىتىدە پۈتۈنلەي بۇلارنى قامال قىلىش.
خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، پىچان ناھىيەسى لەمجىن يېزىسىدىن مۇشۇ خىلدىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا ئېلىپ كېلىنگەن يۈز نەپەر دېھقانغا مەسئۇل بولغان ناھىيەلىك ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مەسئۇلى، بىز ھەر دائىم كارخانىلارنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن دېھقان چارۋىچىلارنى ئىشقا ئورۇنلىشىشقا تەشكىللەيمىز، دېگەن. خەۋەردە بۇنىڭغا ئۇلىشىپلا تىلغا ئېلىنىدىغان يەنە بىر ئەھۋال. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ نۆۋەتتە زور كۈچ بىلەن ئىجرا قىلىنىۋاتقان شىنجاڭنى سەككىز چوڭ كەسپىي ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلاندۇرۇشتەك نۇقتىلىق ئورۇنلاشتۇرۇش ئۈچۈن مۇلازىمەت دائىرىسى ۋە مەزمۇنىنى داۋاملىق كېڭەيتىش، پۈتۈن رايون مىقياسىدا مۇشۇ خىلدىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا مۇلازىمەت قىلىش پائالىيەتلىرىنى يىگىرمە تۆت قېتىمغا يەتكۈزۈش ھەققىدىكى چاقىرىقلىرى بولغان. بۇ خىل كېڭەيتىش مەزمۇنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر دىيارىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز خىتاي شىركىتىگە ئورۇن ھازىرلىغانلىقى، بۇنىڭ دەل خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش نامىدا ئون توققۇز خىتاي ئۆلكىسىدىكى زاۋۇت كارخانىلارنى غايەت زور كۆلەمدە ئۇيغۇر دىيارىغا يۆتكەپ، ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاينىڭ ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلاندۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى ئىجرا قىلىۋاتقانلىقى بىلەن ماس قەدەمدە ئوتتۇرىغا چىققان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا بىنائەن، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشكە ئاتلانغان بۇ شىركەتلەرنىڭ ئەمگەك كۈچى مەنبەسى دەل يىللاردىن بۇيان غەرب دۇنياسى ئەيىبلەپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئىكەنلىكى مەلۇم. ئۇيغۇر دىيارىدىكى زاۋۇتلارغا ياكى خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتلارغا ئىشچىلىققا ئەۋەتىلگەن كىشىلەرنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن ئەمەس، ئەكسىچە يەرلىك دائىرىلەرنىڭ تۈرلۈك مەجبۇرلاش ۋاسىتىلىرى تۈپەيلىدىن زورىغا مېڭىۋاتقانلىقى، شۇنىڭدەك ئۇلارغا نورمال ئىش ھەققىنىڭ ئاز بىر قىسمى تۆلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن بۇ ھال خەلقئارادا مەجبۇرىي ئەمگەك دەپ ئاتالغان. ئۇيغۇر دىيارىدىكى بۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەك قوشۇنىنىڭ مەنبەسى ھەققىدە سۆز بولغاندا دوكتور ئادرىئان زېنس بۇنىڭدا نۇقتىلىق ھالدا ئىككى خىل ئامىلنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى تەكىتلەيدۇ. What kinds of forced labour do we have in Xinjiang? We need to conceptually distinguish this.
ھازىر شىنجاڭدا قانداق شەكىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەۋجۇت بولۇۋاتىدۇ دېگەندە بىز بۇنىڭدىكى تۈپلۈك ئۇقۇمنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋېلىشىمىز زۆرۈر. بۇنىڭدىكى بىرىنچى تۈردە بىز لاگېرلارغا قامالغان ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ لاگېرلاردىن مەجبۇرىي ئەمگەككە يۆتكىلىۋاتقانلىقىنى كۆرمەكتىمىز. بەزىدە ئۇلار يۆتكەلگەن زاۋۇتلار لاگېرنىڭ ئۆزىدە ياكى ئۇنىڭغا يانداشقان جايدا بولىدۇ. كېيىنچە بۇ جايلاردىكى زاۋۇتلاردىن باشقا جايلاردىكى زاۋۇتلارغا يۆتكىلىدۇ. مانا مۇشۇ تەرىقىدە مەجبۇرىي ئەمگەك ھەرقاچان ئۇلارغا ھەمراھ بولىدۇ. ئىككىنچى خىل شەكىلدە بولسا، بۇ ھال تەبىئىي ھالدا نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش بىلەن باغلانغان بولىدۇ. بۇنىڭدا يېزىلاردىكى ئېشىنچا ئەمگەك كۈچى دەپ قارىلىۋاتقان ئاز سانلىق مىللەت كىشىلىرى لاگېرلار بىلەن باغلىنىشلىق بولمىغان ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش پىروگراممىلىرى بويىچە ھەر خىل شەكىلدىكى يېپىق بولغان تېخنىكىلىق تەربىيەلەش ئورۇنلىرىغا توپلىنىدۇ. بۇنىڭدا گەرچە ئىزچىللىق بولمىسىمۇ، بۇ خىل تېخنىكىلىق تەربىيەلەش ھەربىيچە ئۇسلۇبتىكى خىزمەت ئورۇنلىرىدا ئوخشىمىغان شەكىلدە ئىشقا ئاشىدۇ. بۇنىڭدىكى مەقسەت ئۇلارنى تېخنىكىلىق تەلىپى ئانچە يۇقىرى بولمىغان، ئەمما زور سىجىللىق تەلەپ قىلىدىغان ئىشلەپچىقىرىش تۈرلىرىگە مەھكۇم قىلىشتۇر. نەتىجىدە ئۇلارنىڭ ئەھۋالى لاگېردىكى يۆتكەلگەن ئىشچىلاردىن ئانچە پەرق قىلماس بولۇپ قالىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى زور كۆلەمدە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمىتىنىڭ مۇھىم نىشانلىرىدىن بىرى ئۇيغۇر يېزا قىشلاقلىرىدىكى دېھقانلار ئىكەنلىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەۋەرلىرىدىن كەڭ ئورۇن ئالغان. شۇنىڭدەك بۇ خىل ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنىڭ تۈرلۈك يۇقىرى ئاۋازلىق كانايلار، ئۈندىدار توپلىرى، بازار ئېلانلىرى قاتارلىق شەكىللەردە دېھقانلارنىڭ قۇلاقلىرىغا يېتىپ كېلىۋاتقانلىقى تەرىپلەنگەن. ھالبۇكى، ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرى دەپ ئاتىلىۋاتقان دېھقان ياشلىرىنىڭ ئەمەلىيەتتە دېھقانچىلىق قىلغۇدەك يېرى يوقلۇقى، ئەسلىدىكى دېھقانلارغا ھۆددە بېرىلگەن يەرلەرنىڭ ئۆتكەن بىر نەچچە يىل مابەينىدە تەدرىجىي ھالدا دۆلەتنىڭ يىغىۋېلىشى ۋە قايتىۋاشتىن تەقسىملىشى ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىغا كۆچۈپ كەلگەن خىتاي ئاققۇنلىرىنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتۈپ بولغانلىقى توغرىسىدا خەۋەرلەردە ھېچقانداق مەلۇمات تىلغا ئېلىنمايدۇ. تېخى يېقىندىلا مەلۇم بولغان ھۆددە يەرلەرنىڭ قايتىباشتىن تىزىملىنىشى ۋە خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ بۇ يەرلەرگە يېڭىدىن خوجايىن بولۇپ قالغانلىقى دەل مۇشۇ خىل خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا مەجبۇرىي ئىگىلىۋالغان يەرلەرنىڭ خىتاي كۆچمەنلىرىگە پايدىلىق قانۇنلار ئارقىلىق قانۇنىي ئاساسقا ئىگە قىلىنىشىنىڭ نەتىجىسى بولغان ئىدى. يەردىن ئايرىلغان دېھقانلارنىڭ باشقا ھاياتلىق يولى قالمىغاندا بۇ يەرلەردە يېڭىدىن پەيدا بولغان تۈرلۈك ناملاردىكى زاۋۇتلارغا ئەرزان باھالىق ئىشچى بولۇش ئۇلارنىڭ بىردىنبىر تاللىشى بولۇپ قالغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقى داۋامىدا نۇرغۇن يەر ئىگىلىرى لاگېرلارغا ۋە تۈرمىلەرگە قامىلىش تۈپەيلىدىن يەر زېمىنلىرىدىن ئايرىلىپ قالغان بولسا، يېقىنقى مەزگىللەردە ئىشقا ئاشقان ھۆددىگە بېرىلگەن تېرىلغۇ يەرلەرنى تىزىملاپ كىنىشكا تارقىتىش خىزمىتى تېخىمۇ كۆپ تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدىن خىتاي كۆچمەنلىرىگە ئۆتۈپ كېتىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرغان. تېخىمۇ مۇھىمى بۇ ھال خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارادا ئىجرا قىلىنىۋاتقان تۈرلۈك ئېمبارگو چارىلىرى تۈپەيلىدىن سودا يۆنىلىشىنى شەرقتىن غەربكە قارىتىشىنى، شۇ قاتاردا ئۈرۈمچى، قەشقەر ۋە قورغاستىكى ئۈچ ئورۇندا ئەركىن سودا سىناق رايونى تەسىس قىلغانلىقى بىلەن ماس قەدەمدە ئوتتۇرىغا چىققان. بۇ توغرىسىدا سۆز بولغاندا ئىلشات ھەسەن خىتاينىڭ بۇ سىياسەتلىرى بېيجىڭدىكى كاتتىباشلارنىڭ بۇيرۇقىنى مەنبە قىلغانلىقىنى، ئۇلارنىڭ مۇشۇ ئارقىلىق ئۆز ئېكسپورتىنى ئوتتۇرا ئاسىيا، ئوتتۇرا شەرق ۋە ئافرىقا بازىرىغا يۈزلەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى بىلەنمۇ ئۆزئارا ماس كېلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر مىللىي مەدەنىيىتىگە خاس بولغان كىملىكلەرنى ئەڭ زور دەرىجىدە ساقلاپ كېلىۋاتقان دېھقانلار تەبىقىسىنى ئىشچىلارغا ئايلاندۇرۇش ھەمدە شۇ ئارقىلىق ئاسسىمىلياتسىيەنى ئاسانلاشتۇرۇش، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى خىتاي شىركەتلىرىگە بېقىندى قىلىش، شۇ ئارقىلىق دېھقانلار تەبىقىسىنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلىشىغا يول ئاچقان. خىتاي ئەمدىكى كۈندە ئۇيغۇرنىڭ يېرىنى تارتىۋېلىپ، دېھقانلارنى خىتاينىڭ زاۋۇت، خىتاينىڭ شىركەتلىرىگە بېقىندى قىلىش، ئەتىيازلىقلىرى خىتاينىڭ، ئۇيغۇرنىڭ تارتىۋالغان زېمىنىدا ئىشلەيدىغان ئىشچى دېھقان قىلغان بولسا، قىشلىقلىرى خىتاي بايلىرى ئۇ يەرنى ئىگىلىۋالغان خىتايلار بۇلارنى يەنە ئۆيدە قالسا بولمايدۇ دەپ ئاپىرىپ زاۋۇتلارغا ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئاشۇ ماقالىدا نەق دېگىنى شۇ. قىشلىق ۋاقتى بۇ دېھقانلار بىكار دەيدۇ. شۇنىڭغا ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىمۇ قىشتىكى بىر نەچچە ئايلىق بىكار ۋاقتىدا بۇلارنى ئاپىرىپ خىتاينىڭ شىركەتلىرىدە، خىتاي كونتروللۇقىدىكى زاۋۇتلارغا ئاپىرىپ مەجبۇرىي ئەمگەك يەنىلا ئوخشاش يەنە بىر ئامىل ئەمدى يېقىنقى مۇشۇ بىر نەچچە يىلنىڭ ئىچىدە خەلقئارانىڭكى خىتايغا ئېلىپ بارغان جازاسى. ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنىڭكى تۈپەيلىدىن بۇ خىتاينىڭ ئىقتىسادىنى پۈتۈنلەي ئاز قاقشاتتى. بىر ئىككى ئاينىڭ ئالدىدا خىتاي تەڭرىتاغ تورىنىڭكى چىقارغان خەۋىرىدە پاختا تېرىشنىڭكى كۆلىمىنى قىرىق پىرسەنتكە چۈشۈرۈش بۇرۇنقىدىن ئۇ بۇ دېگەنلەرنى كۆردۇق. بۇ نېمە دېگەن ۋاقتىدا جازا ئۈنۈم بېرىۋاتىدۇ. بازار ئۆلۈك. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلۈك بازار خىتايغا زور دەرىجىدە ئىشسىزلىق ئاپەت ئېلىپ كەلسە، ئۇيغۇر مىللىتىگە ئەجەللىك ئاپەت ئېلىپ كېلىدۇ. بۇ جەھەتتە سۆز بولغاندا، دوكتور ئادرىيان زېنىزمۇ مۇشۇ خىلدىكى قاراشتا. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نوپۇس ئۈستۈنلۈكى ئارقىلىق ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش چارىسى ئوخشىمىغان كۆلەمدە ئىجرا بولۇۋاتقاندا، ئۇلارنىڭ ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ياكى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشتا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇھىم ۋاسىتە قىلىش دېگەنلىرى بۇنىڭدىكى مەقسەتنى ئەڭ تېز سۈرئەتتە ئىشقا ئاشۇرىدۇ. Why does Xinjiang promote forced labour. Firstly, it's trying to eradicate absolute poverty. People need to earn a minimum measurable income.
شىنجاڭدا نېمە ئۈچۈن مەجبۇرىي ئەمگەك يولغا قويۇلىدىغانلىقىغا كەلسەك، ئۇلار بۇنىڭدا نامراتلىقنى تۈگىتىشنى تۈپ مەقسەت قىلغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. بۇنىڭدا كىشىلەر دۆلەت بېكىتىپ بەرگەن مۇئەييەن مىقداردىكى ئەڭ تۆۋەن كىرىم مەنبەسىگە ئىگە بولىدۇ. ناۋادا ئۇلار ئۆز ئالدىغا يېرى بار بولغان دېھقان ياكى چارۋىچى بولسىدى، ئۇلارنىڭ ئۆز ئالدىغا ياشىشى، ۋە جېنىنى جان ئېتىشى ئەمەلگە ئاشقان بولاتتى. ئەمما بۇنىڭدىكى تۈپكى مەقسەت ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش. بۇ خىل شەكىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكتە ئاز سانلىق مىللەتلەرنى بەكمۇ ئالدىراش قىلىۋەتكىلى بولىدۇ. شۇنداقلا ئۇلارنى زاۋۇتلارغا توپلاش ئارقىلىق تارقاق ھالدىكىدىنمۇ بەكرەك ئۈنۈملۈك كونترول قىلغىلى بولىدۇ. زاۋۇتلارمۇ ئۆز نۆۋىتىدە مېڭە يۇيۇش سورۇنلىرىنىڭ بىرىگە ئايلىنىپ قالغانلىقتىن، ئىشچىلار بۇ جايلاردا مەجبۇرىي بولغان تەربىيەلەشكە قاتنىشىدۇ. يەنە بىر ياقتىن بۇ خىل ئەمگەكلەر ئارقىلىق خىتاي كومپارتىيەسى ئائىلە بىرلىكى ئارقىلىق پۈتكۈل ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى تولۇق كونترول قىلالايدۇ. ئۆز يۇرتلىرىدىن ئايرىلغان مەجبۇرىي ئەمگەك ئىشچىلىرى ئۆزلىرى بارغان يېڭى ماكاندىمۇ يەنىلا ھەربىي شەكىلدىكى تۇرالغۇلارغا ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. شۇڭا بۇ خىلدىكى ئەمگەك مېخانىزمى ھەر قاچان ھۆكۈمەتنىڭ قول تۇتۇشىدىن خالاس بولالمىغان.
نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى مەيلى كۆلەم ياكى سان جەھەتتە بارغانسېرى كېڭىيىۋاتقان.

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىدىكى يەنە بىر مۇھىم يىل بولدى بۇ يىل ئامېرىكا كانادا ياۋروپا ئىتتىپاقى قاتارلىق غەرب دېموكراتىك ھۆكۈمەتلىرىدە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قانۇن لايىھەلىرى ئاۋازغا قويۇلۇپ بەزى مۇھىم قارارلار ماقۇللاندى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىنىڭ بىرىنچى قىسمى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىدىكى يەنە بىر مۇھىم يىل بولدى. بۇ يىل ئامېرىكا، كانادا، ياۋروپا ئىتتىپاقى قاتارلىق غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قانۇن لايىھەلىرى ئاۋازغا قويۇلۇپ، بەزى مۇھىم قارارلار ماقۇللاندى. بىرىنچى، ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا يەرلەشتۈرۈش قارار لايىھەسى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى كانادا پارلامېنتى ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا يەرلەشتۈرۈش قارار لايىھەسىنى تولۇق ئاۋاز بىلەن قوبۇل قىلدى. كانادا پارلامېنتى ئاۋام پالاتاسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى فېۋرال كۈنى بېلەت تاشلاپ، پارلامېنت ئەزاسى سامىر زۇبەيرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا سۇنغان خەتەر ئاستىدىكى ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنى كاناداغا يەرلەشتۈرۈش قارار لايىھەسىنى بىردەك ئاۋاز بىلەن ماقۇللىدى. بۇ قارار لايىھەسى ماقۇللانغاندىن كېيىن، پارلامېنت ئەزاسى سامىر زۇبەيرى ئاخبارات يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، بۇ لايىھەنىڭ بىردەك ئاۋازغا قويۇلۇشىنى بىر تارىخىي پەيت دەپ كۆرسەتتى. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قارار لايىھەسى خىتاينىڭ زىيانكەشلىكىدىن قېچىپ، ئۈچىنچى دۆلەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي ئازسانلىق مىللەتلەردىن ئون مىڭ كىشىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئالتىنچى يىلغىچە بولغان ئىككى يىل ئىچىدە كاناداغا يۆتكەپ كېلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مەمەت توختى ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ماقۇللانغان مەزكۇر قارار لايىھەسىگە ئاساسەن، ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ كونكرېت قەدەم باسقۇچلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدىن باشلاپ رەسمىي باشلانغانلىقىنى بىلدۈرگەن. دەسلەپكى پىلانغا ئاساسەن، بىرىنچى تۈركۈمدىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلار ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئىككىنچى ئايلاردىن باشلاپ كاناداغا كېلىشكە باشلايدىكەن. بۇنىڭ ئۈچۈن بىخەتەرلىك مەسىلىسى ۋە كۆچۈرۈشنىڭ راۋان ئېلىپ بېرىلىشىگە مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەر بېكىتىلگەن. كانادا ھۆكۈمىتى بۇ ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا ئېلىپ كېلىپ يەرلەشتۈرۈشنى ئۈچ تۈركۈمگە بۆلۈپ، ئۈچ يىل ئىچىدە ئەمەلىيلەشتۈرىدىكەن. بۇنىڭ ئۈچۈن تەخمىنەن ئۈچ يۈز ئەللىك مىليون كانادا دوللارلىق راسخوت مۆلچەرلەنگەن. ئىككىنچى، تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش قانۇن لايىھەسى. كانادا پارلامېنتى ئاۋام پالاتاسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۈچىنچى ماي كۈنى تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللىغان. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قانۇن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلايدىكەن. بۇ قانۇندا چوڭ شىركەتلەرنىڭ كانادا تاموژنا دائىرىلىرىگە ئىمپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ياكى ئەمەسلىكىنى مەلۇم قىلىشى تەلەپ قىلىنغان. كانادا ئامېرىكىدىن كېيىن بۇ خىل قانۇن چىقىرىپ، تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا قانۇنىي تەدبىر ئالغان ئىككىنچى دۆلەت بولۇپ قالغان. ئۈچىنچى، ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىمۇ ئۇيغۇرلار ھەققىدە بىر قانچە قانۇن لايىھەسى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇلارنىڭ بىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو ئوتتۇرىغا قويغان ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسىدۇر. بۇ قانۇن لايىھەسى دەسلەپتە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ئەزاسى ياڭ كىم خانىمنىڭ باشچىلىقىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۈزۈپ چىقىلغان، ئۇنىڭ كېڭەش پالاتا نۇسخىسى ماركو روبيو تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىدا بىر قېتىم تونۇشتۇرۇلۇپ، ئىنتايىن يۇقىرى ئاۋاز بىلەن ماقۇللانغان بولسىمۇ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يېڭى يىلنىڭ كىرىشى بىلەن رەسمىي قانۇنغا ئايلىنىش ئۈچۈن ۋاقىت يەتمەي قالغان ئىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يىگىرمىنچى ئاپرېل بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ قايتا تونۇشتۇرۇلغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىم بۇ لايىھەنىڭ بالدۇرراق ماقۇللىنىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قانۇن لايىھەسى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ئاۋام پالاتا ۋە كېڭەش پالاتاسىدا ئاۋازغا قويۇلۇپ، ئۆتكەندىن كېيىن پىرېزىدېنت بايدېننىڭ ئىمزا قويۇشىغا ئەۋەتىلىدىكەن. تۆتىنچى، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىستىخبارات ئارقىلىق تەھقىقلەش قانۇن لايىھەسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يىگىرمە بەشىنچى ماي كۈنى ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى، ئاۋام پالاتاسى ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېت ئەزاسى رىچ تورېس ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىستىخبارات ئارقىلىق تەھقىقلەش قانۇنى ناملىق قانۇن لايىھەسىنى سۇنغان. رىچ تورېسنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يىگىرمە بەشىنچى ماي ئېلان قىلغان باياناتىدىن مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا دۆلەتلىك ئىستىخبارات ئىشخانىسىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا قارىتا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئائىت يىللىق دوكلات تەييارلاپ، دۆلەت مەجلىسىگە سۇنۇشىنى تەلەپ قىلىدىكەن. باياناتتا رىچ تورېس بۇ ھەقتە توختىلىپ، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قارىتا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئىنسانىيەتكە قارشى قىلىنغان جىنايەت بولۇپ، سەل قاراشقا بولمايدىغان دەرىجىدە ئېغىر. زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ كەچۈرمىشى چوقۇم سۆزلىنىشى كېرەك. دېگەن. بەشىنچى، قۇللۇق ئەمگىكىنى قوللىغۇچىلارنى جازالاش قانۇنى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو بىلەن ئاۋام پالاتا ئەزاسى جىم بانكىس قۇللۇق ئەمگەكنى قوللىغۇچىلارنى جازالاش قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرغان. بۇ قانۇن لايىھەسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى تولۇقلايدىغان قانۇن لايىھەسى ئىكەن. قۇللۇق ئەمگەكنى قوللىغۇچىلارنى جازالاش قانۇن لايىھەسى ھەققىدە ئېلان قىلىنغان ئاخباراتتا جىم بانكىس مەزكۇر قانۇن لايىھەسىنى قايتا ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ سەۋەبى ھەققىدە توختىلىپ، ئاقساراي ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى مايدا دۆلەت مەجلىسى ماقۇللىغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنىغا ئاساسەن بىرمۇ شىركەتنى رەسمىي جازا نىشانىغا ئالمىدى. بايدىن ھۆكۈمىتى ناھايىتى ئاستا ھەرىكەت قىلغاچقا، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىكى مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتە قىلىش ئۈچۈن، كېڭەش پالاتا ئەزاسى روبيو ئىككىمىز بايدىن ھۆكۈمىتىنى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ شىنجاڭدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىدىن پايدا ئالغان ۋە ئۇنى قوللىغان شىركەتلەرنى جازالاشقا مەجبۇرلايدىغان تېخىمۇ كۈچلۈك قانۇننى سۇندۇق، دېگەن. ئامېرىكىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇرلارغا بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك بىر قانچە قانۇن لايىھەسى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇلاردىن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يىگىرمە ئۈچىنچى دېكابىر ئىمزا قويغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ سى بىي پى يەنى ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش تارماقلىرى تەرىپىدىن رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ئىدى بۇ قانۇن ئامېرىكىدىكى ئىككى پارتىيەنىڭ ئورتاق قوللىشىغا ئېرىشكەن ۋە ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىلەرنىڭ بىرى بولۇپ كەلگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى سى بىي پىغا بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن يىگىرمە يەتتە مىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن ئارتۇق پۇل ئاجراتقان ئىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ ئورتاق ساھىبخانلىقىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىش كۈنى تېمىسىدا مۇھاكىمە يىغىنى چاقىرىلغان. بۇ يىغىندا ئامېرىكا ھۆكۈمەت خادىملىرىدىن ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئەزاسى، ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى قانۇن لايىھەلىرىنى تونۇشتۇرۇش جەھەتتە ئاكتىپ پائالىيەت قىلىۋاتقان سىياسىيونلاردىن ياڭ كىم خانىم رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، نۆۋەتتە ئامېرىكىدا مۇزاكىرە قىلىنىۋاتقان قانۇن لايىھەلىرى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەرگەن.

فرانسىيەلىك ئۇيغۇرشۇناس دوكتور ئاسپىرانتى لېئو مايە ئەپەندى نۆۋەتتە مەخسۇس ئۇيغۇر ناۋايلىقى ۋە ئۇيغۇر نان مەدەنىيىتى ھەققىدە دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيىسى يېزىۋاتقان ياش تەتقىقاتچىلارنىڭ بىرىدۇر تۆۋەندە شۋېتسارىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىنىڭ لېئو مايە ئەپەندى بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبىتىنىڭ داۋامى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇنىڭدا لېئو مايە ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇستەملىكىچىلىكى ھازىر داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئۇنىڭ دۇنيادىكى باشقا مۇستەملىكە مىللەتلەرنىڭ تارىخى بىلەن بولغان سېلىشتۇرمىسى شۇنداقلا ھەرقايسى دەۋرلەردىكى خىتاي ھۆكۈمرانلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا كەلتۈرگەن سىياسىي زىيانكەشلىكلىرى مۇرەككەپ تارىخىي ۋە سىياسىي ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مىللىي ھۈنەر سەنئىتى جۈملىدىن ناۋايچىلىقىنى ساقلاپ قېلىش مەسىلىسى قاتارلىقلار ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىدۇ.
مېنىڭچە، خىتاينىڭ ھازىرقى قىلىۋاتقان مۇستەملىكىچىلىك ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقى سىياسەتلىرىنى تولۇق چۈشىنىش ئۈچۈن دۇنيادىكى مۇستەملىكىلىكلەرنىڭ ئۆز تارىخلىرى بىلەن سېلىشتۇرۇش كېرەك.
يۇقىرىقى سۆزلەرنى تەكىتلىگەن فرانسىيەلىك ئۇيغۇرشۇناس دوكتور كاندىداتى لېئو مايې ئەپەندى ئۆز دۆلىتىنىڭ، يەنى فرانسىيەنىڭ ئالجىرىيەنى مۇستەملىكە قىلىش جەريانىدا يۈز بەرگەن ۋەقەلەر ۋە فرانسىيەنىڭ ئىشغالچىلىق تارىخى بىلەن ئالجىرىيەلىكلەرگە يۈرگۈزگەن باستۇرۇش سىياسىتىنى خىتاينىڭ ھازىرقى داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىگە سېلىشتۇرۇپ ئۆزىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى. پىراگادىكى لېكسىيەمدە
فرانسىيەنىڭ ئالجىرىيە دېگەن دۆلەتنى مۇستەملىكە قىلغان زامانلاردىكى فرانسىيەلىكلەرنىڭ قىلغان ئىشلىرىغا ئوخشاپ قالغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. ئۇيغۇر تەتقىقاتچى ۋە زىيالىي مەمتىمىن ئەلا يازغاندەك، بۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئۆز قىلىشى مەدەنىيەت جەھەتتىن ئىگىۋېلىش ھېسابلىنىدۇ ۋە بۇنى خىتايلام ئەمەس، تارىختا باشقا، تارىختا باشقا مۇستەملىكىچىلىك دۆلەتلەر قىلىپ باققان ئىشدۇر.
لېئو ئەپەندى يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختا بېسىۋېلىنغان باشقا مىللەتلەرگە ئوخشاش دۇچ كەلگەن قىسمەتلىرى ۋە شۇ دەۋرلەردە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ھۈنەر سەنئىتىدىنمۇ ئەپچىللىك بىلەن پايدىلىنىپ ئۇنى دۈشمەنگە قارشى قورال سۈپىتىدە پايدىلانغانلىقىنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتتى.
ھەر ئۇزۇن زاماندىن بۇيان مۇستەملىكە ئاستىدا ياشاۋاتقان مىللەتلەرگە ئوخشاش ئۇيغۇرلار بىرمۇنچە ئۇرۇش، ھۇجۇم، بېسىۋېلىش، چوڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قاتارلىق ۋەقەلەر بىلەن دۇچ كەلگەن. بۇ ۋەقەلەر بىلەن دۇچ كەلگەندە ناۋايلىق ئۇيغۇرلارنىڭ يەرلىك قوراللىرىدىن بىرى بولغان ھېسابلىنىدۇ دەپ قارايمەن. نېمىشقا دېگەندە، مەسىلەن، ئۆتكەندە ھۆرمەتلىك ئۇيغۇر تارىخشۇناس نەبىجان تۇرسۇن ماڭا شەرقىي تۈركىستان ئىككىنچى جۇمھۇرىيەت دەۋرىدىكى مىللىي ئارمىيەسىنىڭ ئەسكەرلىرى كۈندە ئەڭ ئاز دېگەندە ئادەم بېشى بىر تال نان، بولۇپمۇ بىر تال گىردە يېگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئاندىن ئۇ ۋاقىتتا گومىنداڭ ئارمىيەسىنىڭ ئەسك ئەسكەرلىرى بىر شەھەرگە ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن ناۋايلارنى جەم قىلىپ خىتاي ئەسكەرلەر ئۈچۈن نان يېقىشقا ئورۇنلاشتۇردى. ۋە ئۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇر ناۋايلار نان يېقىپ، خېمىرنى تولۇق پىشاماي، خىتاي ئەسكەرلىرىگە يېرىم پىشقان خېمىرنى يېگۈزۈپ، ئاۋۇ ئەسكەرلەرنى ئاجىز قىلدى. مۇشۇ ئىككى ھېكايىنى مىسالغا ئالسام، ئۇيغۇر نېنىنىڭ يەرلىك قورالى سۈپىتى ئېنىق بولىدۇ.
لېئو ئەپەندى ھەرقايسى دەۋرلەردىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي زىيانكەشلىكلىرى، ئۇ دەۋرلەردىكى ئۇيغۇر ناۋايلىقى دۇچ كەلگەن قىسمەتلەر ۋە مۇرەككەپ سىياسىي ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆز ھۈنەر سەنئىتىنى ساقلاپ قېلىشنىڭ جەريانىنى ئۇيغۇر ناۋايلىقىنىڭ بەزى مىساللىرى ئارقىلىق يورۇتۇپ بەردى.
ئەمما ئاشۇ ۋەقەلەر بىلەن دۇچ كەلگەندە ناۋايلىق قانداق مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ كەلگەن دېگەن سوئالىڭىزغا قايتسام، چىڭ سۇلالىسى دەۋرىدە، بولۇپمۇ گومىنداڭ دەۋرىدىكى ۋەقەلەر ئۇيغۇر ھۈنەرۋەنلىكىگە ناھايىتى ئېغىر تەسىر قالدۇرغان. مەسىلەن، ئاشۇ دەۋرلەردە يەرلىك ھۈنەرۋەنلەر، بولۇپمۇ ناۋايلار ئېغىر باجلار، ئىقتىسادىي كرىزىسلار، ئاچارچىلىق، ئالۋان ھاشار، ھۈنەرۋەنلەرنىڭ مەجلىسلىرىنى بېسىۋېلىش دېگەندەك، مېنىڭچە، جۇڭگو خەلق جۇمھۇرىيەت دەۋرىدىكى ۋەقەلەر ناۋايلارغا ئەڭ چوڭ تەس تەسىر قالدۇرغان دېسەك توغرا بولىدۇ. مەسىلەن، ماۋ زېدۇڭ دەۋرىدىكى مەدەنىيەت زور ئىنقىلابى ۋاقىتلاردا ناۋايلار شەخسىي تىجارەت چەكلەنگەندىن كېيىن ئۆزىنىڭ ئاتا كەسپىنى ئون بەش يىل مۇستەقىل شەكىلدە قىلالمايتتى. ئاشۇ ۋاقىتلاردا ئۆيدە نان يېقىشمۇ چەكلەنگەن ئىدى. تاماقنى چوقۇم كوممۇنالاردا، كارخانىلاردىكى داش قازاندا پىشۇرۇش كېرەك ئىدى. نانمۇ ئاشۇ كارخانىلاردىكى تونۇرلاردا يېقىش كېرەك ئىدى. بۇ ئىشلار مىڭ توققۇز يۈز ئالتمىش يىللارنىڭ ئاخىرىدىن باشلاپ

ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى بىر مىللەتنىڭ تارىخىنى داۋام قىلدۇرىدىغان بىر ۋاسىتە ئىكەنلىكىنىمۇ شەرھلىدى.
ناۋايلارمۇ بەك چوڭ رول ئوينىغان. ئۇستا شاگىرت مۇناسىۋىتى ئارقىلىق ناۋايلىقلام ئەمەس، دىنىي، ئەخلاقىي، مەدەنىيىتى، سىياسىي تەربىيىنىمۇ ناۋاي شاگىرتلىرىگە يەتكۈزۈپ قويىدۇ. بۇنى. ئىستانبۇلدا ئىشلەۋاتقان ناۋايلار بىلەن تەتقىق قىلىشىم جەرياندا، بولۇپمۇ ئىستانبۇلدىكى بىر ناۋايخانىدا شاگىرت بولۇپ ئىككى ئاي ئىشلىشىم جەرياندا چۈشەندىم. بۇ ھەقتە ناۋايخانىدىكى ھۆرمەتلىك ناۋاي ئۇستام، ئۇنىڭ ئايالى، شاگىرتلىرى ۋە ئۇلاردىن باشقا زىيارەتلىرىمنى قوبۇل قىلغان پۈتۈن ناۋاي ئۇستالىرىمغا چىن دىلىمدىن رەھمەت ئېيتىشىم كېرەك. ئۇلار مەدەنىيەت ئىنقىلابى دەۋرىدىكى ۋاقىتلارغا ئوخشاش ئۆزىنىڭ بىلىملىرى، كۆرگەنلىرى ۋە ئاڭلىغانلىرىنى شاگىرتلىرىگە يەتكۈزۈپ قويۇشقا تىرىشىدۇ. ئۇيغۇر ناۋايلىقى ئۇزۇن زاماندىن بۇيان بۈگۈنگە قەدەر ئۆيدە نان ياققان ئاياللارنىڭ بالىلىرى ئارقىلىق، ۋە ناۋايخانىدىكى ئىشلىگەن شاگىرتلار ئارقىلىق مەۋجۇتىنى ساقلاپ كەلدى.
ھەر قاچان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە شۇنداقلا ئۇيغۇر ناۋايلىقىغا باشقىچە قىزىقىدىغان، ئۇيغۇرچىنى ياخشى سۆزلەيدىغان، ھەتتا ئۆزىنىڭ دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيەسى ئۈچۈن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇر ناۋايلىق تارىخىنى تاللاپ بېكىتكەن فىرانسۇز يىگىتى لېئو مايە ھازىر فرانسىيەدىكى ئەللىكتىن كۆپ ئوقۇغۇچىسى بولغان ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ فىرانسۇز تىلدىكى ئۇيغۇر تارىخى ئوقۇتقۇ چىسىدۇر. ئۇ ھازىر مەخسۇس ئۇيغۇر ناۋايلىقى ۋە ئۇيغۇر نان مەدەنىيىتى ھەققىدە دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيەسى يېزىۋاتقان بولۇپ، ئۇ بۇ ساھەدە كۆپ ئىزدەنمەكتە. بۇ پروگراممىنى شىۋېتسارىيەدىن ھەبىبۇللا ئىزچى تەييارلىدى.

يىگىرمە بەش يىلدىن بۇيان تۈركىيەنىڭ ئىزمىر شەھىرىدە داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان خەلقئارا يازغۇچىلار ئۇچرىشىشى قىرىق توققۇزىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى يىگىرمە ئۈچىنچى دېكابىردىن يىگىرمە بەشىنچى دېكابىرغىچە ئىزمىردا ئۆتكۈزۈلگەن ئۈچ كۈن داۋام قىلغان بۇ خەلقئارا ئەدەبىيات مۇھاكىمە يىغىنىدا شېئىر دېكلاماتسىيە قىلىش ئەدەبىي سۆھبەت ۋە ئىلمىي دوكلات بېرىش پائالىيەتلىرى ئېلىپ بېرىلغاندىن باشقا يەنە ئۇيغۇر شائىرلىرى ۋە ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭ قىسمەتلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان تۆۋەندە ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن تۈركىيەنىڭ ئىزمىر شەھىرىدىكى دېموكراتىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگەن قىرىق توققۇزىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارا ئەدەبىيات مۇھاكىمە يىغىنىدا دۇنيا ئۇيغۇر يازغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ ئەزاسى ئامىنە ۋايىت سەدەف خانىم قاتنىشىپ ئۇيغۇر شائىرلىرى ۋە ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭ قىسمەتلىرىنى ئاڭلاتقان. مەزكۇر پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغان كېباتەك يەنى خەلقئارا ئەدەبىياتچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى فەيياز ساغلام ئەپەندى يىغىن توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ،

ئىلمىي دوكلاتلارمۇ سۇنۇلدى. ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن ئىستانبۇلدىن بىر نەپەر ئۇيغۇر ئەدەبىي تەرجىمان قاتناشتى. تۈركىي خەلقلەر شائىرلىرىنى ئاساس قىلغان ئەدەبىياتچىلار ئۇچرىشىشى ئىلگىرى قازاقىستان بىلەن قىرغىزىستاندا ئۆتكۈزۈلگەندە، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر شائىر ۋە يازغۇچىلار ئىشتىراك قىلغان بولسىمۇ، ۋەتەندىكى شائىر ۋە يازغۇچىلار قاتنىشالمىغان. يېقىندىن بۇيان تۈركىيە ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى ئۇيغۇر شائىر ۋە يازغۇچىلار ئىزچىل ھالدا بۇ يىغىنغا قاتنىشىپ، ئۇيغۇر يازغۇچى ۋە شائىرلىرىنىڭ قىسمەتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا. بۇ قېتىمقى يىغىنغا قاتناشقان ئەدەبىي تەرجىمان ئامىنە ۋايىت سەدەف خانىم بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
ئىزمىر دېموكراسىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا رەسمىي ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى بولدى ئەدەبىيات ھەققىدە. مەن بۇ يىغىنغا ئۇيغۇرلاردىن مەن يالغۇز قاتناشتىم ۋە ئۇيغۇرلارنىڭكى نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە ئۇيغۇر شېئىرلىرى ئارقىلىق، شائىر ئابدۇقادىر جالالىدىننىڭ شېئىرلىرىنى، گۈلنىسا ئىمىن گۈلخاننىڭ شېئىرلىرىنى دېكلاماتسىيە قىلىش، ئوقۇش ۋە ئۇلارنى تونۇتۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭكى نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە ئۇلارنى خەۋەردار قىلدىم.
ئۇ دوكلاتىدا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇر شائىر ۋە يازغۇچىلىرىنىڭ قىسمىتىنى ئىككى قىسىمغا بۆلۈپ تۇرۇپ ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
دېموكراسىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئېلىپ بېرىلغان ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا مەن كۈنىمىزدىكى ئۇيغۇر شائىرلىرى ۋە شېئىرلىرىنىڭ قىسمىتى ھەققىدە دېگەن دوكلاتىمنى بەردىم. مەن بۇ دوكلاتتا كۈنىمىزدىكى ئۇيغۇر شېئىرلىرى ۋە شائىرلىرىنىڭ قىسمىتىنى ئىككىگە بۆلۈپ تۇرۇپ سۆزلىدىم. بىرسى، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر شائىرلىرى ۋە شېئىرلىرىنىڭ قىسمىتى. يەنە بىرى، دىياسپورادىكى ئۇيغۇر شائىرلىرى ۋە شېئىرلىرىنىڭ قىسمىتى ھەققىدە سۆزلىدىم. مەن بۇ دوكلاتىمدا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى چىن ئىشغال قىلغاندىن كېيىنكى شەرقىي تۈركىستاندىكى تا بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارغىچە بولغان ئوتتۇز يىلدىكى ئەدەبىياتتىكى بىر قاراڭغۇلۇق، يوقىتىش ھالىتىنى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىل بولغان ئارىلىقتىكى ئەدەبىياتتىكى بىر ئاز ئۆزگىرىشلەرنى ئەدەبىياتىمىزدا، گېزىت ژۇرناللىرىمىز،

ئۇ مۇنداق دېدى.
ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون بەشتىن كېيىنكى، ئىككى مىڭ ئون بەشتىن بۈگۈنىمىزگە بولغان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا يەنە بىر قېتىم قاراڭغۇلۇققا، يوقىتىشقا قاراپ مېڭىۋاتقانلىقىنى ۋە نۇرغۇن شائىرلىرىمىزنىڭكى چىن ئىشغالىيەتچىلەر تەرىپىدىن، چىن ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇنلىنىپ تۈرمىلەردە ۋە لاگېرلاردا ئازاب چېكىۋاتقانلىقىنى سۆزلىدىم. مەن بۇلارنى رەسمىي رەسىملەر ئارقىلىق ئۇلارغا تۈرمىدىكى شائىرلارنىڭكى ئەھۋالىنى ئۇلارنىڭ رەسىملىرى بىلەن كۆرسىتىپ بەردىم. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككىنچى باسقۇچتا مەن

ئۇ يىغىندا ئۇيغۇر شائىر ۋە ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنى ئاڭلاتقان ۋاقتىدا يىغىنغا قاتناشقۇچىلارنىڭ ناھايىتى قىزىقىپ ئاڭلىغانلىقىنى، يىغىندا ئەدەبىيات ۋاسىتىسى بىلەن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلاتقانلىقىنى، ناھايىتى پايدىلىق يىغىن بولغانلىقىنى تەكىتلىدى.
بولۇپمۇ دېموكراتىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى رەسمىي دوكلاتتىن كېيىن نۇرغۇن سوئاللار ئوتتۇرىغا چۈشتى، ھەرقايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن يازغۇچىلار، شائىرلار ۋە ئوقۇغۇچىلار، تەتقىقاتچىلار بىزنىڭ ئەھۋالىمىزنى ئاڭلىغانلار تېخىمۇ تەپسىلىي ھېلىقى چۈشەنگەن بولدى، چۈشەنمىگەنلەر نۇرغۇن يېڭى سوئاللارنى سورىدى، مەن ئۇلارغا چۈشەندۈرۈپ قويدۇم. ناھايىتى ئەھمىيەتلىك بولدى دەپ ئويلايمەن.
خەلقئارا ئەدەبىياتچىلار ئۇيۇشمىسى قىرىق سەككىزىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدا ئىزمىردا ئۇيۇشتۇرۇلغان ئىدى. مەزكۇر يىغىنغا شىۋېتسىيەدىن كېلىپ قاتناشقان دۇنيا ئۇيغۇر يازغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندى مەزكۇر ئۇيۇشما بىلەن ھەمكارلىشىش كېلىشىمى تۈزگەنلىكىنى، بۇندىن كېيىن ھەمكارلىشىشنى تېخىمۇ كۈچەيتىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
ئامىنە خانىمنىڭ بۇ دورامقى يىغىندا سۆزلىگەن ئاساسىي تېمىسى تۈرمىدىكى ئۇيغۇر شائىرلىرىنىڭ تەقدىرى، يەنى ياش شائىرىمىز گۈلنىسا ئىمىننىڭ ھاياتى ۋە شېئىرلىرى مەركەز قىلىنغان ئاساستا ئۇيغۇر ئەدەبىياتى، ئۇيغۇر يازغۇ-شائىرلىرى دۇچ كېلىۋاتقان رېئالنىي مەسىلىلەر، قارا كۈنلەر ھەققىدە مەلۇمات بەردى. بىز بۇلار بىلەن بۇندىن كېيىنمۇ داۋاملىق ھەمكارلىشىپ ئىشلەش ۋە شۇنداقلا ھەر قايسى تۈرك تىللىق مەملىكەتلەردىن ۋە شۇنداقلا باشقا دۆلەتلەردىن كەلگەن تۈرك تىللىق يازغۇ-شائىرلار بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالنى تونۇشتۇرۇش جەھەتتە ھەمكارلىشىپ ئىشلەشكە بىر شارائىت ھازىرلىدۇق.
قىرىق توققۇزىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارا يازغۇچىلار ئۇچرىشىشى ئىزمىر شەھىرىدە ئۈچ كۈن داۋاملاشقان بولۇپ، بۇ ئۈچ كۈن جەريانىدا شېئىر دېكلاماتسىيە قىلىش، ئەدەبىي سۆھبەت ۋە ئىلمىي دوكلات بېرىش پائالىيەتلىرى بولغان. ئامىنە ۋايىت سەدەپ خانىم لاگېر ۋە تۈرمىلەردە يېتىۋاتقان شائىرلارنىڭ شېئىرلىرىنى دېكلاماتسىيە قىلغاندىن سىرت، شائىرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ئەھۋالى توغرىسىدىمۇ توختالغان. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.